ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ອົງການອາວະກາດສະຫະລັດອາເມລິກາຄື NASA ຈະສົ່ງຄົນໄປຍັງດວງພະຈັນໃນໄລຍະພາຍໃນປີ 2024 ສູນກາງອົດສະເຕຣລຽນອັນໜຶ່ງ ກຳລັງສຶກສາເບິ່ງການຈະໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນອາ ວະກາດ ຈະເປັນໄປໄດ້ຫຼືບໍ່ ເພື່ອຄ້ຳຈູນນັກອາວະກາດຢູ່ໃນອາວະກາດໄດ້ດົນນານຕື່ມອີກ ສູນກາງອາວະກາດອົດສະເຕຣລຽນ ນະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ University of Adelaide ໃນລັດເຊົາອົດສະເຕຣເລຍ ປະເທດອົດສະເຕ ຣເລຍ ຈະສຶກສາເບິ່ງການຈະປູກອາຫານຢູ່ໃນອາວະກາດ ອັນມີດ້ວຍການເກັບກ່ຽວແຮ່ໃນດວງພະຈັນ ແລະ ອາດສະເຕີຣອຍຕ່າງໆ ແນວຄິດຈະຂຸດເອົາແຮ່ໃນພະຈັນ ແລະ ປູກອາຫານໃນອາວະກາດ ອາດ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ໃຝ່ຝັນຂອງໂລກມະນຸດ

ໃນລັດເຊົາອົດສະຕຣາເລຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເປັນສູນກາງການຄົ້ນຄວ້າອັນທະບັດທຳອິດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ມອງເບິ່ງການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງອາວະກາດ ໃນເວລານີ້ ການຂົນສົ່ ງສິ່ງຕ່າງໆໄປຍັງອາວະກາດ ຕົກເປັນເງິນເປັນຄຳເຖິງປະມານ 3 ລ້ານໂດລາຕໍ່ຕັນ ນີ້ເປັນບັນຫາອັນສຳຄັນສຳລັບການຈະໄປຢູ່ອາວະກາດໃນໄລຍະຍາວ ແຕ່ສາດສະດາຈານໂວລເກີ ເວົ້າວ່າ If we want to live in space, like in Moon and Mars, we have to have the same resource management and exploration as we have on Earth. ມັນມີເປີເຊັນສູງທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້ ໂດຍການເກັບກ່ຽວຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນອາວະກາດຢູ່ແລ້ວ ມີຄວາມຫວັງວ່າ ນັກຄົ້ນຄວ້າທັງຫຼາຍຈະຊົດຊ່ວຍນັກອາວ ະກາດຢູ່ໃນອາວະກາດດົນນານໄດ້ຕື່ມ ແລະ ມີການສ້າງສາຍສຳພັນກັນກັບອຸດສາຫະກຳອາວະກາດອົດສະຕຣາເລຍ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍເລືອກເອົາອາດີເລດ ເຊົາອົດສະຕຣາເລຍ ປະເທດອົດສ ະຕຣາເລຍ ເປັນບ່ອນຕັ້ງໂຄງການອາວະກາດອົດສະຕຣາເລຍ ຄື Space Agency ແລະ ລັດເຊົາອົດສະຕຣາເລຍມີຄວາມທະເຍີທະຍານມາກມາຍສຳລັບຂະແໜງອາວະກາດ ໂດຍມີການໂອ້ລົມກັນ ຈະສ້າງວຽກເຮັດງ ານທຳນັບເປັນຫຼາຍໆພັນວຽກ ແລະ ມູນເງິນມູນຄຳຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາໃສ່ເສດຖະກິດ Mary Walters

ມັນເປັນສິ່ງໃໝ່ໆ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນ ວ່າຊັ້ນ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ